ສະບາຍດີ ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມອາຊຽນຂັ້ນລັດຖະມົນຕີນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຕາມທີ່ຊາບນີ້ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າກັນກ່ຽວກັບໂຄວິດ 19 ນີ້ນະ ມັນມີຫຍັງແດ່ເນາະ ສະບາຍດີ ທ່ານຄ ຳເລັກ ຂ່າວຕາມເອີ່ນີ້ເນາະ ກໍເລື່ອງຂອງການປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 53 ເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໂຄວິດ 19 ເນາະ ໂດຍເລື່ອງນີ້ນາງ ອຸດສະນາ ພີລານົນ ອະທິບໍດີກົມອາຊຽນ ກະໄດ້ຖະແຫຼງຜົນປະຊຸມຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 53 ແລະ ການປະຊຸມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜ່ານລະບົບການປະຊຸມທາງ ໄກ ລະຫວ່າງວັນທີ 9 ເຖິງ 12 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ວ່າການປະຊຸມເທື່ອນີ້ ນອກຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 10 ປະເທດແລ້ວນີ້ ກະຍັງມີການປະຊຸມກັບປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ 10 ປະເທດ ປະເທດນອກພູມິພາ ກອີກ 26 ປະເທດ ແລະກະອີກ 1 ກຸ່ມປະເທດ ກະຄືສະຫະພາບຢູໂຣບເນາະ ໂດຍທີ່ປະຊຸມກະເນັ້ນຫາລືເລື່ອງຂອງການເສີມສ້າງຄວາມຮ່ວມມື ເພື່ອລັບມືກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຜົນສາມາດຈັບຕ້ອງ ໄດ້ ເຊັ່ນວ່າເລື່ອງຂອງກອງທຶນອາຊຽນເພື່ອລັບມືກັບໂຄວິດ-19 ໂດຍຂະນະນີ້ເນາະ ກອງທຶນນີ້ກະໃຊ້ວຽກໄດ້ແລ້ວ ແລະກະທີ່ປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງອາຊຽນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກະໄດ້ກຽມການຍົ ກຂໍ້ສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອນຳເງິນຈາກກອງທຶນ ອ່າ ໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນລະຫວ່າງການຮັບມືກັບການກະຈາຍຂອງໂຄວິດ-19 ເນາະ ອັນເລື່ອງໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ມັນກະເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ສຳລັບທົ່ວໂລກນີ້ຊັ້ ນດອກ ແລະອາຊຽນກະປະຊຸມກັນກະຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ອ່າ ໂຄວິດ-19 ນີ້ ແລະກ່ຽວກັບກອງທຶນເງິນເພື່ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ເປັນທີ່ຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າປະເທດໃດໃຫ້ເທົ່າໃດ ໂດຍສະເພາະນີ້ ຄັນຮູ້ນີ້ຢາກໃຫ້ບອ ກໃຫ້ຟັງແດ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເອົາເງິນໄປສົມທົບກອງທຶນນັ້ນຫຼາຍປານໃດເນາະ ຕົວເລກໂຕນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ຮູ້ເນາະ ເພິ່ນກະຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເທົ່າໃດ ແຕ່ວ່າກອງທຶນນີ້ ອ່ າ ເປັນກອງທຶນທີ່ສາມາດທີ່ຈະມີລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບໃນການນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ແລ້ວ ແລະຕອນນີ້ກຳລັງກະກຽມໃຊ້ເພື່ອທີ່ຈະ ເອົາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນເລື່ອງຂອງການ ອ່າ ປ້ອງກັນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນເລື່ ອງຂອງການເຮັດວັກຊີນ ຫຼືວ່າການຊ່ອຍເຫຼືອບາງປະເທດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ນະ ກອງເງິນນີ້ນະ ຄັນວ່າມີແລ້ວ ຫຼືວ່າຊິເອົາອອກມາໃຊ້ແລ້ວ ກໍແປວ່າມັນຕ້ອງມີຈຳນວນ ອາຊຽນໄດ້ເປີດເຜີຍ ໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ກອງເງິນນີ້ທັງໝົດນີ້ມີເງິນເທົ່າໃດ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ຕອນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ຮູ້ເນາະ ຕົວເລກຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປີດເຜີຍໄດ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຄວາມພ້ອມເລື່ອງຂອງການໃຊ້ນັ້ນມີແລ້ວວ່າຊັ້ນ ມັນກະແປກ ຄັນ ວ່າພ້ອມ ມີເງິນແລ້ວ ໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ ບໍ່ຮູ້ເທົ່າໃດ ແລ້ວກໍບໍ່ເປີດເຜີຍນີ້ ກໍສະແດງວ່າມີໜ້ອຍ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກະບໍ່ມີເທື່ອວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ແຕ່ເລື່ອງອັນນ່າ ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ເດ ອາຊຽນນີ້ກ້າວໄກໄປຮອດ ໃສແລ້ວນີ້ ຕອນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງອາຊຽນນີ້ ກະຄືປະເທດໄທກະຖືວ່າກ້າວໄປພໍສົມຄວນແລ້ວ ຕອນນີ້ກະເປັນຊ່ວງທີ່ ການທົດລອງໃນອາສາສະໝັກ ກະຄືຄົນນີ້ເນາະ ເພາະວ່າຜ່ານຂັ້ນຕອນມາກໍພໍສົມຄວນ ແລ້ວ ອືມ ເລື່ອງວັກຊີນນີ້ມັນມີບັນຫາໃຫຍ່ ແລະຍົກຕົວຢ່າງບໍລິສັດທີ່ວ່ານຳໜ້າຂັ້ນໂລກວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວກະໃຜໆກະຫວັງຊິເພິ່ງບໍລິສັດຂອງປະເທດອັງກິດຫັ້ນແຫຼະ ເອົາໄປເອົາມາ ເອົາມາທົດລອງນີ້ ມີຜູ້ໜຶ່ ງເປັນລອງຕອງຕອຍໄປ ແລ້ວກະເລີຍວ່າໂຈະໄວ້ ເພາະວ່າຢ້ານມັນເປັນແນວບໍ່ດີແນວນັ້ນແນວນີ້ ກະເລີຍໂຈະໄວ້ ແລະ ແທນທີ່ຊິໄດ້ວັກຊີນໄວໆນີ້ ກະຄາດຄະເນວ່າຊິມີການຊັກຊ້າໄປອີກ ເພາະວ່າຊິໄດ້ເ ລີ່ມທົດລອງໃໝ່ ມາດັດແປງຢາວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບປະເທດໄທ ທີ່ວ່າມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຂ່າວລ່າສຸດນັ້ນ ແມ່ນວ່າເອົາໄປທົດລອງໃສ່ລີງນະ ມັນມີຜົນສ ຳເລັດໄປຮອດໃສແລ້ວເນາະ ຕອນທີ່ທົດລອງໃສ່ລີງເນາະ ກໍບອກວ່າໃຫ້ຜົນເປັນບວກເນາະ ກະຄືໃຫ້ຜົນທີ່ທີ່ດີ ຕອບສະໜອງທີ່ດີ ລີງກໍສາມາດສ້າງພູມຕ້ານທານໄດ້ ກັບກັບໂລກນີ້ໄດ້ເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າໄດ້ຜົ ນ ບັດນີ້ແປວ່າຕ້ອງການອາສາສະໝັກມາທົດລອງໃສ່ຄົນວ່າຕິ ແມ່ນ ອືມ ກະແປວ່າໄດ້ດີເຕີບ ແຕ່ວ່າຜົນນຳຊິເປັນຈັ່ງໃດກໍບໍ່ຮູ້ລະ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ຫວ່າງບໍ່ດົນປານໃດນີ້ ເອົາຢາວັກຊີນມາສັກ ມາສີດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນລາວ ກໍມາລອງຕ່ອງຕ່ອຍໄປ ຫາມກັນເຂົ້າໂລງໝໍເປັນແຖວ ກໍ ກໍຍ້ອນຢາວັກຊີນນີ້ແຫຼະ ເພາະວ່າໃຜກໍເຮັດໄດ້ຢາວັກຊີນນັ້ນ ແຕ່ມັນຊິໄດ້ຜົນບໍ່ຫັ້ນ ມັນມັນເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ເອົາ ວັນນີ້ຂໍ ປ່ຽນໄປເລື່ອງໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວ່າປະເທດຍີ່ປຸ່ນສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດ ຄັນວ່າສະໜັບສະໜູນນີ້ ສະໜັບສະໜູນແບບໃດ ພະ ພະແນກໃດ ຫຼື ຂັ້ ນໃດເນາະ ອັນນີ້ຄືຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທາງປະເທດຍີ່ປຸ່ນນີ້ ເພິ່ນກະໄດ້ ອ່າ ຮ່ວມກັບທາງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກໍສະໜັບສະໜູນເລື່ອງຂອງການສຶກສາໃນ ໃນລາວເນາະ ໂດຍການໃຫ້ໃຫ້ ເງິນມາເພື່ອພັດທະນາ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານ ໂມເຕກິ ໂທຊິມິຊຶ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກະໄດ້ຫາລືກັບທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ກຸງວຽງຈັນ ແລະ ກະໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດຮ່ວມກັນ ໂດຍປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ລະກະລາວ ກະໄດ້ກຽມເປີດເຂດແດນລະຫວ່າງກັນ ໂດຍຊິເປີດທາງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຖິ່ນພຳນັກໄລຍະ ຍາວໃນສອງປະເທດ ສາມາດເດີນທາງລະຫວ່າງກັນໄດ້ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຈະເຖິງນີ້ ນອກຈາກນີ້ ຍີ່ປຸ່ນເນາະ ກະຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາໃນສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ເປັນເງິນກວ່າ 22 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຖ້າເປັນເງິນໄທກໍປະມານ 712 ລ້ານບາດເນາະ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສະຖານສຶກສາໃນປະເທດ ແລະ ກໍອົບລົມຄູຜູ້ສອນ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ກະຍັງມອ ບທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກລຽນໃນສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປສຶກສາໃນຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມກັບ ກຽມກະຊັບຄວາມສຳພັນ ຄວາມຮ່ວມມືທາງ ເສດຖະກິດລະຫວ່າງກັນນຳເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າປະເທດຍີ່ປຸ່ນນີ້ ມາມາຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສາໃນລາວນີ້ ແມ່ນວ່າມາລົງທຶນຊ່ອຍວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ແມ່ນ ເປັນການຊ່ອຍ ຊ່ອຍຟຣີໃຫ້ເປົ່າເນາະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຄັນ ຄັນມາຊ່ອຍນີ້ ມັນມັນຊ່ອຍໃນຂັ້ນໃດ ປະຖົມບໍ່ ມັດທະຍົມບໍ່ ຫຼືວ່າອຸດົມສຶກສາບໍ່ ຂັ້ນໃດເນາະ ອັນນີ້ເປັນເປັນພາບລວມທັງທັງທັງໝົດເນາະ ກະຄື 712 ລ້ານ ຫຼືວ່າ 22 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດນີ້ເນາະ ກະ ກະເປັນການຊ່ ອຍໃນພາບລວມທັງໝົດ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງຂອງອາຄານສະຖານທີ່ ເລື່ອງຂອງການອົບລົມຄູຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະ ເພາະວ່າເລື່ອງການສຶກສາລາວນີ້ນະ ດັ່ງທີ່ວ່າຮອງປະທານປະເທດນັ້ນ ກໍຈັກຊື່ເພິ່ນວ່ າຈັ່ງໃດ ຄົນບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດດອກ ຄົນໂຕນ້ອຍໆແດ່ ລະກະເປັນໄທຊຳເໜືອນີ້ແຫຼະ ລາວເວົ້າວ່າ ການສຶກສາລາວນີ້ ເວົ້າແທ້ໆແລ້ວມັນ ມັນຕ່ຳຫຼາຍໄດ໋ ເພິ່ນວ່າ ແລ້ວບັດນີ້ເຮົາມາມອງເບິ່ງນີ້ເນາະ ການສຶກສາ ໃນລາວນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ບາງຄົນທີ່ວ່າຮຽນຢູ່ໃນລະບອບຂອງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ຈົບໂຮງຮຽນຟ້າງຸ່ມ ຄັນວ່າຈົບໂຮງຮຽນຟ້າງຸ່ມນີ້ກະແປວ່າຈົບມັດທະຍົມສຶກສາ ແຕ່ວ່າໄດ້ອາຊີບເປັນຄູສອນຢູ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລດົງໂດກ ສອນຄະນິດສາດ ມັນເປັນແບບທີ່ວ່າ ເອົາຂັ້ນມັດທະຍົມມາສອນມັດທະຍົມ ມັນສິ ມັນກະສິຕ່ຳກວ່າຂັ້ນມັດທະຍົມຕົວະ ອັນ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າປະເທດຍີ່ປຸ່ນເພິ່ນມາ ມາ ມາຊ່ວຍເຫຼືອການ ສຶກສານີ້ນະ ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ວິທີການຂອງເພິ່ນ ນອກຈາກທີ່ວ່າເອົາເງິນມາຊ່ວຍເຫຼືອແລ້ວ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງແດ່ ແລະ ແບບໃດແດ່ ນອກຈາກທີ່ວ່າເອົາທຶນມາໃຫ້ນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ປະ ເທດຍີ່ປຸ່ນນະ ກະຄື ອົບລົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄູ ທີ່ມີຢູ່ ຢູ່ແລ້ວຈັ່ງຊີ້ນະ ໃຫ້ມີຄວາມ ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການທີ່ຈະໄປຖ່າຍທອດໃຫ້ ໃຫ້ນັກສຶກສານັກຮຽນໄດ້ ໄດ້ຮູ້ໄດ້ຊາບຕໍ່ໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ ກໍແປວ່ານ າຍຄູມີຢູ່ແລ້ວ ແລ້ວເອົາໄປຝຶກອົບລົມໃຫ້ ແມ່ນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມຊື່ໆແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຫັ້ນນ່າ ຈົບຟ້າງຸ່ມ ມັດທະຍົມສຶກສາ ຈົບ ມ.6 ແລ້ວມາສອນ ມ.6 ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລດ ຽວນີ້ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ໄມ້ສ້າວຫັ້ນມັນຍາວປະມານ 2 ແມັດ ແລ້ວກໍເອົາມາເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ມັນກໍຍາວ 2 ແມັດຄືເກົ່າຕົວະ ມັນສິກາຍ 2 ແມັດໄດ້ຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າໄມ້ຫັ້ນມັນຍາວທໍ່ນັ້ນ ຄູຫັ້ນນະ ຈົບມັດທະຍົມຟ້າງຸ່ມມ າສອນ ມັນກໍໄດ້ຄຳຮູ້ ຫຼືວ່າຄວາມຮູ້ຂັ້ນມັດທະຍົມ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນສິໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໄດ້ຈັ່ງໃດ ແລ້ວປະເທດຍີ່ປຸ່ນມາຊ່ວຍນີ້ ແມ່ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ແມ່ນວ່າມາພັດທະນາໃຫ້ສອນໄດ້ດີກວ່າເກົ່ານີ້ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອ ະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນບໍ່ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເຖິງວິທີການທີ່ວ່າເພິ່ນເອົາໄປອົບຮົມນະ ແບບໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກໍເລື່ອງ ເລື່ອງຂອງການນຳນັກສຶກສາໄປ ໄປຮຽນຢູ່ໃນ ອ່າ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກະຄືໃນລະດັບທີ່ ທີ່ສູງຂຶ້ ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກັບມາພັດທະນາ ຫຼືວ່າດ້ານການສຶກສາຂອງ ຂອງປະເທດຂອງໂຕເອງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງທາງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເອງ ເພິ່ນກະ ພັດທະນາໃນສ່ ວນ ອ່າ ເປັນເລື່ອງພາຍໃນທີ່ການພັດທະນາຂອງເພິ່ນເນາະ ອັນ ມີການອົບລົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທີ່ສູງຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າຢູ່ໃນລາວ ໃນການສຶກສານີ້ ດຽວນີ້ ໃນສະໄໝນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຈົບປະລິນຍາຫັ້ນ ບັກຫຼາຍໆ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ເຂົາເຈົ້າເວົ້ານະ ມັນຕ້ອງໄດ້ຂັ້ນມາສເຕີພຸ້ນ ຈັ່ງໃຊ້ການໄດ້ວ່າຊັ້ນ ແລ້ວມັນເປັນປຽບສະເໝືອນປະເທດຂະເໝນ ຈົນວ່າສະຫາຍໃຫຍ່ ຮຸນເຊັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂະເໝນອອກມາ ນີ້ ເຮົາສອນເດັກເລັກເດັກນ້ອຍໃນການສຶກສານີ້ ເຮົາສິເອົາຄຸນນະພາບບໍ່ ຫຼືວ່າເອົາຈຳນວນ ເພາະວ່າຈຳນວນທີ່ວ່າຮຽນຈົບໃນປະເທດຂະເໝນນະ ມັນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຄຸນນະພາບມີໜ້ອຍ ສະຫາຍເພິ່ນຖາມແ ບບນັ້ນ ແລ້ວຢູ່ໃນລາວນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຍີ່ປຸ່ນມາຊ່ວຍເຫຼືອນາຍຄູໃຫ້ສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ສອນໄດ້ສອນດີວ່າຊັ້ນເຖາະ ເກັ່ງວ່າຊັ້ນເຖາະ ໄດ້ຜົນຊັ້ນ ແລ້ວຄັນມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກໍແປວ່າມັນຂາດຕົກບົກພ່ອງໃນ ໃ ນການສອນນັກຮຽນໃນລາວຫັ້ນ ອັນນີ້ນີ້ ທາງການລາວ ຫຼືວ່າທາງການຍີ່ປຸ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງບໍ່ ໃນການຂາດຕົກບົກພ່ອງໃນດ້ານເຕັກນິກ ຫຼືວ່າຄວາມຮູ້ໃນດ້ານການສອນ ໄດ້ເວົ້າບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະບໍ່ ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ກະຄືການສະໜັບສະໜູນເປັນ ເປັນຕົວເງິນມານີ້ ກະຄືໃຫ້ທາງ ທາງການລາວນີ້ເນາະ ເພິ່ນກະບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນຂອງ ຂອງເພິ່ນເອງ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງການສະໜັບສະໜູນ ອ່າ ໃຫ້ ນັກສຶກສານີ້ໄປ ໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກະອີກສ່ວນໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າການສຶກສາພາຍໃນນີ້ ອ່າ ທາງຍີ່ປຸ່ນກະພ້ອມສະໜັບສະໜູນ ຫາກວ່າ ອ່າ ທາງ ທາງລາວນີ້ຕ້ອງການ ໄດ້ສຶກສາ ຫຼືວ່າຄວາມຮູ້ໃນເລື່ອງ ໃດ ກະສາມາດທີ່ຈະນຳຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານມາໃຫ້ການອົບຮົມ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເປັນທີ່ຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າ ຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ມັນມີໂຮງຮຽນຍີ່ປຸ່ນຫຼືບໍ່ ເອີ ເທົ່າທີ່ຟັງເບິ່ງຕອນນີ້ ບໍ່ ບໍ່ ຍັງບໍ່ເຫັນມີນະ ໂອ ອັນນີ້ກະດູເດົາຄືກັນລະ ວ່າບໍ່ມີແນ່ນອນລະ ໂຮງຮຽນຈີນ ຫຼືວ່າໂຮງຮຽນຫວຽດນາມມັນຫຼາຍໂພດ ລະໂລງລຽນຈີນນີ້ກະແມ່ນໂລງລຽນຈີນໄຕ້ຫວັນພຸ້ນລະ ລຽວໂຕ ຢູ່ດົງໝ້ຽງຫັ້ນ ຂ້າງວັດ ຂ້າງວັດດົງໝ້ຽງ ຫັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນໂລງລຽນຈີນໄຕ້ຫວັນລະ ບັດນີ້ນີ້ກະຍັງສອນພາສາຈີນຢູ່ ແມ່ນໂລງລຽນຈີນຢູ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ລະຫວຽດນາມມັນກະຫຼາຍໂພດແຫຼະໄປ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ກະຫວຽດນາມໃຕ້ກະມີຢູ່ ຟອງຕອງຕິນ ຫວຽດ ນາມຫັ້ນ ກະ ກະສອນພາສາຫວຽດນາມຄືກັນ ຄະຊັ້ນພາສາໄທເດ້ມີບໍ່ ໂລງລຽນໄທຢູ່ເມືອງລາວມີບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າໂລງລຽນໄທນີ້ ກະຄື ຄື ຄືບໍ່ມີເນາະ ບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າມັນກະຊິມີເລື່ອງຂອງການ ການສອນເສີ ມ ເປັນວິຊາເລືອກ ເລືອກ ອ່າ ສອນເລືອກເສີມວິຊາ ຢ່າງຍີ່ປຸ່ນນີ້ກະມີຄືກັນ ແຕ່ວ່າເປັນການ ເປັນ ເປັນວິຊາສອນເສີມ ວິຊາພາສາໄທຈັ່ງຊີ້ເນາະ ພາສາຈີນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼືວ່າຫວຽດນາມຈັ່ງຊີ້ກະມີ ຄືປະເທດໄ ທນີ້ກະມີຫຼາຍພາສາຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ນີ້ ພາສາຫວຽດນາມທີ່ສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກຫັ້ນນະ ນາຍຄູຜູ້ໜຶ່ງສອນຢູ່ຫັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນຄົນຫວຽດ ເຊື້ອສາຍຫວຽດ ຄົນສີຊຽງໃໝ່ ອຳເພີສີຊຽງໃ ໝ່ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ແຕ່ລະເຊົ້ານີ້ ແປວ່າລາວ ລາວຂ້າມໄປ ແລ້ວລາວກະໄປສອນ ແລ້ວລາວກະກັບມາ ອັນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຄົນຫວຽດສີຊຽງໃໝ່ ອັນນີ້ນະ ໄປສອນພາສາຫວຽດນາມຢູ່ດົງໂດກຫັ້ນເດ້ ແຕ່ວ່າດັ່ງ ທີ່ທ່ານເວົ້ານະ ມັນ ມັນ ມັນ ການສອນນະ ແມ່ນ ແມ່ນສອນເສີມ ບໍ່ແມ່ນໂຮງຮຽນອັນແທ້ຈິງ ແຕ່ວ່າໂຮງຮຽນຫວຽດນາມ ຫຼືວ່າໂຮງຮຽນຈີນນີ້ ອັນນີ້ແມ່ນໂຮງຮຽນມາດຕະຖານ ລະລຽວໂຕຢູ່ດົງໝ້ຽງຫັ້ນ ເອົາຈັ່ງ ໃດກະຢ່າ ກະແປວ່າ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມາຊ່ອຍສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ພັດທະນາການສຶກສາວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ເລື່ອງບຸນເລື່ອງທານນີ້ລະ ເລື່ອງມ່ວນເລື່ອງຊື່ນ ເມົາເຫຼົ້ າ ຮ້ອງລຳທຳເພງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຈັງຫວັດບຶງການຈັດຊ່ວງເຮືອຍາວວ່າຊັ້ນ ໄທ ລາວ ຫວຽດນາມ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ເປັນ ກະຖືວ່າຄົບຮອບເລື່ອງຂອງງານບຸນເນາະ ລຽກ ບຸນ ອ່າ ບຸນປະເ ພນີປະຈຳປີ ໃນຊ່ວງເດືອນ 11 12 ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຊິມີເລື່ອງຂອງການຊ່ວງເຮືອ ຖ້າພາສາບ້ານເຮົາກະລຽກບຸນເຂົ້ານ້ອຍເຂົ້າໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ທາງບຶງການກະຖືວ່າເປັນ ຈັດເປັນປະຈຳທຸກປີ ງານ ປະເພນີຊ່ວງເຮືອຍາວ ເຊື່ອມສຳພັນ 3 ປະເທດ ໄທ ລາວ ຫວຽດນາມ ແຕ່ປີນີ້ກະຄ່ອນຂ້າງທີ່ຈະຈັດແປກ ແຕກຕ່າງໄປຈາກປີທີ່ ທີ່ຜ່ານມາ ກະຍ້ອນວ່າການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ມີການປ້ອງກັນກັນເນາະ ອັນນີ້ ການແຂ່ງຂັນກະຈັດທີ່ຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ ໜ້າເທດສະບານເມືອງບຶງການເນາະ ອຳເພີບຶງການ ຈັງຫວັດບຶງການ ກະໄດ້ຈັດບຸນຊ່ວງເຮືອຍາວປະເພນີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສີພາຍທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວ ມການແຂ່ງຂັນຈຳນວນຫຼາຍ ອ່າ ມີການແຂ່ງຂັນເປັນໄປຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ພາຍໃຕ້ການປ້ອງກັນເລື່ອງຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ເຂັ້ມແຂງເນາະ ລະກະເລື່ອງຂອງການຊ່ວງເຮືອຍາວມິດຕະພາບ ໄທ ລາວ ຫວຽດນາມ ເ ຊື່ອມສຳພັນກັນ

ກະເປັນ ເປັນຄົນເຊື້ອສາຍທາງລາວ ທາງຫວຽດນາມໃນປະເທດໄທທັງໝົດຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະແປກໆ ຫຼືວ່າບໍ່ແປກກະແມ່ນ ມັນກະດັ່ງທີ່ວ່າ ພັນເກົ້າຮ້ອຍ 64 65 ແລ້ວນີ້ ເອົານັກມວຍລາວໄປຕີຢູ່ກຸງເທບວ່າຊັ້ນ ຄົ້ນກັ ນໄປ ເອົາໄປເອົາມາລະແມ່ນລາວອີສານ ຢູ່ອັນນ່າ ສີຊຽງໃໝ່ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກໍອຸດອນ ລະກະ ໜອງຄາຍນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ເລີງສິງເຊື້ອເພີງ ສິງດຳໃຈພິບູນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ມັນແມ່ນຄົນໄທແທ້ໆ ແຕ່ວ່າໄປ ໄປ ໄປ ໄປຕີໃນນ າມລາວຊື່ ອັນນີ້ກະຊ່ວງເຮືອໄທ ລາວ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວ່າ ເອົາໄປເອົາມາລະແມ່ນຄົນໄທໝົດ ກະແປວ່າແມ່ນບຸນໄທລ້ວນໆຕົວນີ້ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ມັນກະ ຖ້າມອງ ຄືຈັ່ງວ່າລະ ມອງອີກກະໄດ້ຫຼາຍມຸມເນາະ ແ ຕ່ວ່າມັນ ມັນເປັນສະຖານະການທີ່

ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ເນາະ ບຸນຊ່ວງເຮືອນີ້ມັນມີເທື່ອດຽວ ເດືອນ 11 ອອກພັນສາພຸ້ນ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ນີ້ມັນຄືມາຊ່ວງ ຊ່ວງກ່ອນອອກພັນສາ ມັນເປັນແນວໃດ ຂໍໃຫ້ທ່ານອະທິບາຍແດ່ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ ເຂົ້າໃຈນະ ຄັນບຸນຊ່ວງເຮືອຂອງ ຂອງປະເທດໄທນີ້ເນາະ ແລະຂອງລາວນີ້ ມັນຊິມີຢູ່ສອງ ສອງ ສອງຊ່ວງເນາະ ກະຄືຊ່ວງແລກກະຄືປະມານນີ້ລະ ຄືຊ່ວງຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້ ກະຊິເປັນບຸນ ບຸນເຂົ້ານ້ອຍເນາ ະ ລຽກວ່າບຸນເຂົ້ານ້ອຍ

ເລື່ອງຂອງການຈັດປະເພນີການແຂ່ງເຮືອນານາຊາດ ຂອງອົງການບໍລິຫານສ່ວນຈັງຫວັດ ກະຄືທ້ອງຖິ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ເນາະ ຈັດອີກ ເສີມອີກເທື່ອໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຄືເປັນ ເປັນບຸນປະຈຳປີຢູ່ ທີ່ຈັດມາ ອ່າ ຫຼາຍ ໆເທື່ອແລ້ວເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງບຸນຊ່ວງເຮືອນີ້ນະ ທີ່ວ່າໃນນາມເປັນຄົນລາວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບຸນຊ່ວງເຮືອຢູ່ໃນລາວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ໂດ່ງບໍ່ດັງ ຫຼືວ່າບໍ່ຖືສາກັນປານໃດ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເປັນເກມກິລາໃຫຍ່ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າປະເທດໄທນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນນີ້ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນເປັນເກມກິລາໃຫຍ່ແທ້ໆໃດ ເບິ່ງ ໂອຍ ຄົນຫຼາຍ ແລ້ວກະລົງພະນັນກັນຫຼາຍນີ້ ອັນນີ້ຍັງເປັນຄືເກົ່າຢູ່ບໍ່ ຫຼືວ່າຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ ອັນນີ້ກໍ ຖືວ່າຍັງ ຍັງເປັນປະເພນີທີ່ໄດ້ລັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ອັນ ແລ້ວກະເປັນບຸນໃຫຍ່ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງ ໂດຍສະເພາະທາງພາກກາງເນາະ ຈັງຫວັດພິຈິດ

ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວມັນຄຶກຄື້ນ ມັນໃຫຍ່ມັນໂຕ ແລ້ວກະມີລາງວັນເງິນຫຼາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າຄັນເຮົາມອງເບິ່ງທົ່ວໄປແລ້ວ ມັນມີການກິນເຫຼົ້າກິນຢາມາກມາຍມ່ວນຊື່ນ ແຕ່ວ່າການພະນັນນັ້ນກະຫຼິ້ນຫຼາ ຍແທ້ໆໃດ ອັນ ງອຍຢູ່ແຄມຂອງນະ ເຂົາເຈົ້າຕຸບກັນນະ ຄົນໄປເບິ່ງນະ ລົງກັນກະບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍໆ ອັນນີ້ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ວ່າເຂົາ ຖ້າ ຖ້າເວົ້າເຖິງ ອັນ ມັນກະເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມເ ຄີຍຊິນ

ເປັນເລື່ອງຂອງລັກສະນະມັກແບບສາຍເລືອດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ້ ກໍຈະມັກແບບນັ້ນເນາະ ເປັນໄປແລ້ວກໍເປັນມາແຕ່ດຶກດຳບັນໄດ້ວ່າຊະ ແຕ່ວ່າຂໍຖາມເລື່ອງໜຶ່ງ ອັນບຶງໂຂງຫຼົງນີ້ລະ ມັນແມ່ນແມ່ນບຶງຫຼືວ່າເປັນໜ ອງບໍ່ ກໍໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ມີຊ່ວງເຮືອບໍ່ຢູ່ຫັ້ນ ອາ ມີ ກໍເປັນໄປ ເປັນການຊ່ວງເຮືອຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຄົນເຊກາ ຂອງຄົນ ເປັນເປັນຂອງຄົນເຊກາ ບຸ່ງຄ້າ ຈັ່ງຊີ້ ທີ່ເປັນພື້ນທີ່ ເຂົາເຈົ້າກໍສິຈັດແຂ່ງເຮືອ ແຕ່ວ່າເປັນ ເຮືອນ້ອຍ ບໍ່ແມ່ນເຮືອໃຫຍ່ ເປັນເຮືອກີບ ເຮືອ ເຮືອຫາປາປະມົງ ລັກສະນະຄ້າຍໆແບບນີ້ ຈັ່ງຊີ້ ໄດ້ຖາມມັນກໍເພາະວ່າມັນມັນ ບຶງໂຂງຫຼົງມັນດັງ ແຕ່ວ່າຊ່ວງເຮືອຄືບໍ່ມີໃຜຮູ້ ໂດຍສະເພາະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຊ້ຳ ກັນທ່ານ ບໍ່ບໍ່ບໍ່ ກໍເລີຍກໍແປວ່າບໍ່ຮູ້ຊ້ຳ ແຕ່ວ່າບຶງໂຂງຫຼົງນັ້ນໄປເບິ່ງໄປເຫັນແລ້ວ ມັນມັນເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວ ແລະເປັນໜອງໃຫຍ່ບຶງໃຫຍ່ ແຕ່ວ່າຊ່ວງເຮືອນີ້ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຈັກເທື່ອ ອັນນີ້ກໍແປວ່າມີຢູ່ ແຕ່ວ່າແມ່ ນເຮືອກາບເຮືອເລັກເຮືອນ້ອຍຊື່ໆແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະເປັນເຮືອກາບ ເຮືອຂອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຂອງປະຊາຊົນ ເພາະວ່າດຽວນີ້ທ້ອງຖິ່ນກະສິມີ ອ່າ ເທດສະບານຕຳບົນ ຫຼືວ່າ ອບຕ ເປັນ ເປັນຜູ້ເຈົ້າຂອງພື້ນທີ່ກະສິ ຈັດແຂ່ງຂັນກັນ ຂອງ ຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ ເອົາເຮືອມາມາແຂ່ງກັນ ເປັນປະເພນີ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍສິຈັດກັນທຸກທ້ອງຖິ່ນຈັ່ງຊີ້ ໂອເຄ ກໍເປັນອັນວ່າຂໍສະຫຼຸບພຽງເທົ່ານີ້ ດ້ວຍນີ້ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ ກະລຸນາລາຍງານຂ່າວໆ ທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈໃນໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເຫຼັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ